معنيٰ جان سلامت انهي ۾ رهي ٿي. نسمو چئبو آهي روح هوائي کي. انسان جي اجزاء ۾ اهو پيوست ٿيل هوندو آهي. جيئن ڏيئي جي تيل ۾ وٽ پسيل هجي پوء وٽ ۾ اهو تيل سمايل هوندو آهي. ڏيئو وسامي وڃي ته به تيل جو سم ٿورو هوا ۾ وٽ ۾ ۾ محسوس ٿيندو آهي. ٻيء ڪپهه ۽ انهيء ڪپهه ۾ ٿورو فرق ٿيندو آهي. انسان جڏهن خاڪ ٿي وڃي ٿو، اها دنبچيء جي ذري ٿورڙي وڃي رهي ٿي. اها ايتري سخت آهي جو ڪٽڻ سان ڪٽبي ناهي، ساڙڻ سان سڙندي ناهي، پاڻيء ۾ ٻوڙي ٻوڙي ڇڏڻ سان اها ڳرندي ناهي. الله تعاليٰ ان جي حفاظت ڪئي آهي. اهو هن جو ڪتاب حفيظ آهي. اها معنيٰ ڪريس ته به توهان جي مرضي. ثم يرڪب الخلق حديث ۾ ٿو اچي ته انهيء ذري تي وري الله تعاليٰ تخليق کي جوڙي مڪمل انسان ٿو بڻائي. بل ڪذبوا بالحق پر انهن ڪوڙو ڪيو آهي حق کي لما جاءهم جڏهن آيو انهن وٽ فهم في امر مريج پوء اهي آهن هڪڙي معاملي ۾ جيڪو معاملو آهي گڏيل مرج چئبو آهي گڏڻ کي. مرج البحر يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان، گڏجڻ ٻن سمنڊن جو ته مرج چئبو آهي گڏيل کي. هنن جو اهو معاملو گڏيل آهي معنيٰ الجهيل آهي. صرف تعجب نه آهي پر ان جو معاملو الجهيل آهي نبوت ۽ قرآن ۾، بعث ال بعد بعث بعث بعث بعد الموت جي معاملي ۾. اهي پاڻ ۾ الجهيل ۽ متردد ۽ پريشان ٿيل آهن، تنهنڪري ائين ٿا چون، نه ته ڪا اهڙي خاص ڳالهه ڪانهي ڪا. امر مريج جي هڪڙي معنيٰ. ٻي معنيٰ هيء آهي ته، ڪل من انڪر الحشر، جيڪو شخص قيامت جو انڪار ڪري، پوء اهو وري تنظيم الاجتماع الانسانيء جو، فڪر به رکي ته اجتماع انساني کي هڪ شيرازي ۾ منظم ڪجي. لا يقدر ان ياتي بقانون يشتمل علي الانسانيه اهو ڪڏهن به قادر نه ٿيندو ته اهڙو اجتماعي هڪڙو قانون آڻي. صاف فيصلو آهي اتي انهن شخصن کي وڌ ۾ وڌ رد ٿو ملي في امر مريج جي اکر ۾. جيڪي الله جو ۽ دستور جو ۽ قيامت جو انڪار ڪري پوء چون ٿا اسان انسانيت جي خدمت ٿا ڪريون جيڪي دهريا آهن انهن کي اها راهه ئي نه ملندي ته ڪو برنامج اهڙو انسانيت جو بڻائجي جيڪو هن کي هن دنيا ۾ فلاح ڏي جڏهن بعث بعد الموت جي عدليه جو انڪار آهي ته پوء دنيا ۾ ڪهڙي عدليت ڪري سگهجي خاص تمام ڪنهن به صورت ۾ اهو ڪنهن قول فصل تي انتهائي فيصلي جي ڳالهه تي اچي حد ڪري بيهي ته هي هاڻي انسانيت جو انتهائي قانون آ، جيڪو شخص بعث بعد الموت جو انڪار ڪري پوء انسانيت جي دستور جي دعويٰ ڪري ۽ دنيا کي ڪنهن قانون تي هلائي جي روس، چين، سوشل ڪميونزم يا اهڙي طرح سان ٻيا جيڪي آهن اهي کڻي جيڪڏهن بعث بعد الموت جو اقرار ڪن ٿا ته انهن جو بعث بعد الموت ٻئي قسم جو آ جي هندن جو مذهب هو جوڻ جا قائل هوندا آهن. معنيٰ اهي روح هيڪڙا موٽي وري بدن ۾ پئجي ٻيهر ڪو نه ڪو روح وٺن ٿا. جي پاپي قسم جو آهي ته پوء وڃي ٿو گڏهه ڪتي ۾ پوي ۽ جيڪڏهن ڪو چڱو آهي ته پوء وري موٽي ڳئونء ۾ ٿو پئي. جي اڃا ڀلو آهي ته وري ڪنهن ابدال ۾ ٿو اچي. اهو آهي هندن جو مذهب. انهن کي به دستور ڪونهي. دعويٰ هي محض اهڙي طرح يهودي ۽ نصارا انهن وٽ جيڪر بعث بعد الموت جي عقيدي باعث سو به صحيح ته ڪونهي عدليه جو نظام انهن وٽ ڪونهي جو دنيا ۾ ڪونهي تنهن ڪري آخرت جي لاء به ڪي ڪفاري جا قائل ٿيا آهن ڪي ڪيئن تنهن ڪري وڃي باقي بچيو اسلام ۽ ان جو دستور بعث بعد الموت جو من و عن عقيدو انهن وٽ آهي تنهن ڪري دستور انساني تنظيم اجتماع الانساني انهن وٽ لڀندي، ٻين وٽ نه لڀندي، هيء آهي فهم في امر مريج، بل ڪذبوا بالحق جن بعث بعد الموت جو انڪار ڪيو، لما جاءهم جڏهن خبر انهن وٽ آئي، فهم في امر مريج پوء اهي آهن معاملي ۾ جيڪو معاملو آهي الجهيل، الجهيل معاملي ۾ پيل آهن تنهن ڪري اهي ڪامياب نه ويندا، ڪامياب اها جماعت ويندي جنهن کي بعث بعد الموت جو عقيدو هجي. اهي مسلمان هيا، خليفه عمر بن عبدالعزيز بعث بعد الموت جو قائل هو، تنهنڪري هن وري ٻيهر دستور قرآني کان بعد حديث شريف جمع ڪري ان کي شرح جي حيثيت ۾ رکرايو تانڪه ماڻهن کي سمجهه ۾ اچي وڌيڪ قرآن پاڪ افلم ينظروا الي السماء هنن ڪونه ڏٺو آهي آسمان ڏي آسمان تي ته نظر ڪن فوقهم مٿان بيٺو آ. ڪيف بنيناها ان کي ڪيئن ٺاهيو آ اسان. وزيناها ان کي سينگاريو رونق بخشي آهي. وما لها من فروج ان ۾ ڪو سوراخ، ڪو ڏار، ڪو ڦاٽ هجي ائين ڪونهي. اهڙو آسمان اسان تيار ڪري ڇڏيو آهي جيڪو هميشه محڪم ۽ مضبوط بيٺو آ. رات جو ستارا نڪري ٿا پون، ڏينهن جو سج جي روشني آهي، هزارون ورهيه گذريا آهن اهو انهي پنهنجي حال ۾ موجود. جو نه هن جو رنگ خراب ٿيو، نه هن جي پاليش ضايع ٿي، نه ڪو ڪڏهن هو هيٺ جهڪيو يا ڪجهه پري ويو. انهيء رب تبارڪ و تعاليٰ جڏهن ايڏي ضبط سان انهيء ڪائنات کي بڻايو آهي، اها بي نتيجه هوندي؟ گويا اهو دليل آهي بعث بعد الموت جو ۽ اسلامي دستور جي مضبوطيء جو دليل آهي اهو، جنهن ايڏو دنيا جو دستور انهيء طرح دنيا جي هلائڻ لاء بچايو رهايو آهي، اهو انسانيت جي حفاظت جو به اهڙي طرح سان رب تعاليٰ هڪڙو دستور ۽ قانون رکي ٿو. والارض مددناها زمين کي اسان وسيع ڪيو آهي. والقينا فيها رواسي انهي ۾ اسان لنگر ٺوڪيا آهن. بار بوجه انهي ۾ اندر وڌا آهن. جيڪي انهي زمين کي سڌو ٿا ڪن ۽ مضبوط ٿا ڪري رکن. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهو به اسان هنن ۾ ايڏو وڏو انتظام رکي ڇڏيو آهي.

غور ڪري جيڪڏهن توهان ڏسندؤ ته آسمان ۽ زمين جي تخليق ۽ انهي جي اندر ايڏو انتظام الله تعالي جي دانائي بينائيء جو وڏي ۾ وڏو نشان آهي اها تخليق ۽ تنظيم الله تعالي جي دانائي ۽ بينائي جو شاهد آهي تبصرة جنهن کي دانائي بينائي وري رب تعالي ڏني آهي انهي جي لاء اهو تبصرو آهي سمجهائڻ جي لاء مفعول له آهي ابصر تبصرة بصر تبصر تبصرة دانائي سمجهه سمجهائڻ لاء وذڪري ۽ نصيحت لڪل عبد منيب هر هڪ اهڙي ٻانهي جي لاء جيڪو منيب ٻانهو آهي ۽ اهو عبد منيب معنيٰ متبصر جو انهي ۾ نصيحتون ٿو وٺي ڪيتريون جيڪي انسان جي دنيا جي حياتي سان تعلق ٿا رکن ۽ اهڙي طرح سان اخروي حياتي سان واسطو ٿا رکن تنهنڪري احياء البلد الميت هڪڙي غير آباد علاقي کي جيئرو ڪرڻ اهو نموذج آهي، هڪڙو نمونو آهي جيڪو الله تبارڪ وتعاليٰ آسمان ۽ زمين جي مصلحت لاء رکيو آهي. اهو ڪو سارو منحصر انهي ۾ نه آهي پر ان جو مقصد هي آهي ته آخرت ۾ الله تبارڪ وتعاليٰ وري انهن کي ٻيهر جياريندو. دنيا جا جڏهن ٻج ٻيهر وري وري اٿن ٿا ۽ ٻيهر تازگي بخشين ٿا، اهڙي طرح انسان جي زندگي وري ٻيهر اڀري اهڙي حساب تي ايندي جو انهي ۾ انسان جي نتائج اعمال جو ظهور ٿيندو. هي آهي تبصرة وذڪريٰ لڪل عبد منيب جيڪو رجوع ڪرڻ وارو ٻانهو آهي، انهي جي لاء انهي ۾ نصيحت آهي. نزلنا من السماء ماء آسمان مون لاٿوسين پاڻيء کي، مبارڪا برڪت وارو. خيال ڪريو، انبتنا به جنات وحب الحصيد، اسان ڦٽايا آهن انهي ۾ باغ ۽ داڻا ان جا، جيڪا پوک لابارو ڪئي آهي، حصيد، محصود، لابارو ڪيل، لابارو ڪيل پوکن جا، معنيٰ جيڪي مقصود بالذات آهن پوکڻ ۾. پوء توهان اهي پوکيندا آهيو، تڏهن ٿيندا آهن، جي اهڙا ٻج توهان نه پوکيو ته جيڪر اهي فصل نه ٿين. معلوم ٿيو ته مينهن ته مٿئون وسي ٿو پر ٻج پوکڻو پوندو. قرآن پاڪ جي بارش ته مٿئون وسي ٿي پر پنهنجي دل کي سڌو ڪري ۽ اهو عقيدي جو ٻج پوکڻو پوندو جيئن هوڏي فصل لڻبا آهن. زندگيء دنياويء جي کي درست ڪرڻ جي لاء توهان کي هيڏي فصل ملندو، زندگي آخرت جي درست ڪرڻ لاء. قرآن جي فيض بارش سان الله تعاليٰ ايڏو احسان ڪندو، جهڙي طرح پاڻيء جي فيض بارش سان توهان جي مادي جي جسم جي تربيت آهي، تيئن قرآن جي فيض بارش سان روح جي تربيت آهي. پوء پاڻيء جي مينهن جي وسڻ کان بعد ٻج پوکڻ لازم آ، جيستائين توهان کي عمل ۽ ڪردار آهي. ايئن الله تبارڪ وتعاليٰ توهان جي مٿان قرآن کان بعد عقيدي جو ٻج ۽ تخم ريزي پنهنجي قلب ۾ لازم ٿو ڪري ته جيئن اتان توهان جي لاء

واحيينا به بلدة ميتا انهيء پاڻيء سان اسان غير آباد علاقن کي زندهه ڪيو ۽ آباد بڻايو آهي ڪذلڪ الخروج اهڙي طرح هوندو توهان جو وري ٻيهر اڀرڻ ۽ اٿڻ توهان اٿي وري الله تبارڪ وتعاليٰ جي سامهون حاضري ڏيندؤ ڪذبت قبلهم قوم نوح انهيء ڳالهه کي ڪوڙو ڪري چڪي آهي نوح عليه السلام جي قوم اڳي انهن کان ۽ رس وارا، رس هڪڙو کوهه هيو، ان کوهه وارا حضرت شعيب عليه السلام جي زماني ۾ هڪڙا علاقا هيا، جيڪي سڀ هڪڙي کوهه سان واسطو رکندا ها. وثمود ۽ ثمود جي قوم، عاد، عاد جي قوم، فرعون، اخوان لوط، برادري لوط عليه السلام جي، انهن سڀني انهيء الله تعاليٰ جي حڪم کي ڪوڙو ڪيو. اصحاب الايڪة، ٻيا جهنگل وارا، بن ۾ رهڻ وارا هيا. وقوم تبع، يمن جا ماڻهو تبع جي قوم، هي سبا وارا. تبع يمن جي بادشاهه جو لقب آهي، جيئن ڪسريٰ، قيصر، اهڙي طرح سان انهن جو لقب تبع هئا. ڪل ڪذب الرسل، سڀني رسولن جو انڪار ڪيو، فحق وعيد، پوء اسان جو وعيد انهن جي مٿان اچي پيو. معنيٰ اسان جي حق انهن تي آئي ۽ اها ڳالهه ثابت ٿي وئي. بچي نه سگهيا رب تبارڪ و تعاليٰ جي گرفت کان. نبين جي ڪوڙي ڪرڻ کان بعد انجام انسان جو برو آهي. خدا ان کان اڳ ۾ ڊيڄاري ٿو ته جيئن انهي انجام تائين نه پهچو ۽ توهان پرهيز ڪري سڌو رستو وٺو. اهو ڏنگو رستو آهي. افعينا بالخلق الاول رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان پهرين تخليق ۾ ٿڪجي پيا آهيون بل هم في لبس من خلق جديد پر اهي شخص آهن في لبس التباس ۾ پيل آهن شبهي ۾ پيل آهن نئين پيدائش جي هڪڙو ڌوڪو هنن کي اچي ويو آهي ته ٻيهر انهن کي وري ڪيئن اٿاربو مشڪل ٿو لڳي انهن کي

جو وسوسو ٿو وجهي انهيء کي سندس نفس. نفس جيڪي خيالات هن جي دل ۾ آڻي ٿو اهي به ڄاڻون ٿا. انسان کي به اسان پيدا ڪيو هن جي دلي خيالن کي به اسان ڄاڻون ٿا. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ما توسوس به نفسه نفس معنيٰ ان جو جيڪو نسمو آهي يا نسمو مراد نفس ناطقو آهي انسان جو انسان جي بدن ۾ اهو شايع ٿيل آهي. هي بدن انسان جو آ. غذائن ۽ خوراڪن جي ذريعي ان ۾ رت پيدا ٿي ٿئي. رت ۾ روان ٿو اندر اچي، روانگي. اها هڪڙي حرڪت طبعي هن ۾ اچي پيدا ٿي ٿئي، جيڪا دل جي تحرڪ سان جسم ۾ ڊوڙي ٿي. پوء اهو روان ان کي چئبو آهي نسمو. نسيم کان ورتل آ. نسيم چئبو آهي روح هوائيء کي. اهڙو ان رت جي اندر هڪڙو روح هوائي آهي. اهو پيدا ٿيو رت منجهان ان روح هوائي تي نفس ناطقو اچي ٿو مرڪب ٿئي نفس ناطقي جي مٿان پوء اچي ٿو روح حيواني روح سلطاني ويهي روح سلطاني جيڪو اسان جي هن زندگيء سان واسطو رکي ٿو ۽ نفس ناطقو ان جي لاء هي بدن ان جي لاء ائين آهي جيئن ڏيئو هجي ۽ ان ۾ جيڪو روان آهي جنهن کي نسمو چئجي اهو بمنزل وٽ جي آ ۽ نفس ناطقو جيڪو ان ۾ ٿئي ٿو سو اهو بمنزل تيل جي آ. پوء جڏهن اهو تيل کپي ٿو وڃي وٽ سڪي ٿي وڃي ته هن ڏيئي جي مٿان جيڪا باهه ٻري ٿي اها هن کي ڇڏي ٿي. اهڙي طرح روح سلطاني هاڻي نفس ناطقي کي، نسمي کي ۽ هن بدن ڀانڊي کي ڇڏي پري ٿو بيهي. پر ان کان بعد نفس ناطقو به هن ۾ اڃا رهي ٿو. ۽ نسمو به رهي ٿو، ڀانڊو ته هونئن آهي، معنيٰ هن ۾ جيسيتائين ڪنهن حد تائين تازگي آهي، تيستائين اها نسيم ۽ هن ۾ نسيم موجود آهي. نفس ناطقو به اڃا هن منجهه ڪي اثرات وصول ڪري ٿو، پر اهڙي کي وڃي قبر ۾ وجهجي ٿو. حساب ڪتاب انهيء سان آهي. في الحال سو هتي رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهو نفس هن کي ڪيتريون ڳالهيون وجهي ٿو، جيڪي روحاني تحريڪ جي برخلاف آهن. و نحن اقرب اليه من حبل الوريد پر اسان هن کي ساهه جي رڳن کان به وڌيڪ ويجها آهيون. جن رڳن ۾ ساهه ويهندو آهي انهن کان به اسان جو قرب هن کي تمام ويجهڙائي گهڻي آهي. ائين ناهي ته ڪوئي انسان پنهنجي خيال وارو اهو رب تعاليٰ جو جيڪو قرب آهي سو ڇاهي قرب؟ الله تعاليٰ جي جيڪا تجلي اعظم آهي جيڪا روحن تي پوي ٿي اها الرحمان علي العرش استوا واري جيڪي رحمت جي تجلي آهي انهي جو واسطو آهي. شاهه صاحب ولي الله محدث دهلوي جي اصطلاحات ۾ انهي جو تفصيل انهي طرح سان ٿيندو. اذ يتلقي المتلقيان جنهن وقت ۾ ۾ ملن ٿا جڏهن وٺ وٺڻ ايندا هن کي ٻه وٺڻ وارا هڪڙو سڄي کان ۽ ٻيو کٻي کان اچي هن کي وٺندا ٻه فرشتا خدا جي حڪم سان هر وقت انسان جي تڪڙ ۾ آهن پيا ٿا هن کي ڏسن لفظ منهن مان نڪتو ناهي، لکيو ناهي، ڪردار، عمل ۽ بدن سان ڪيو ناهي، انهيء کي به لکيو ناهي. جيڪڏهن چڱو پاسو آهي ته سڄي تي لکندا، جيڪڏهن خراب اکر آهي يا خراب عمل آهي ته کٻي تي لکندا. اهي ٻه هڪڙا هن سان آهن ئي آهن. ما يلفظ من قول نه ٿو ڳالهه ڪري ڪائي الا لديه رقيب عتيد مگر ان وٽ هڪڙو نگهبان آهي تيار ٿيل. عتيد. تيار ٿيل نگهبان معنيٰ اهو ان سان واسطو رکندڙ آهي جيڪو پيو ٿو لکي. هر هر فرشتو پنهنجي جنس جي عمل کي وٺي ٿو لکي. اهو آهي الله تبارڪ و تعاليٰ جو هڪڙو دستور جيڪو پيو هلي. جاءت سڪرة الموت موت نيٺ سڪرات موت جي بيهوشي سڪرات معنيٰ بيهوشي بيهوشي موت جي اچي وڃي بالحق تحقيق اها به اچي ويندي ذلک، اجهو اهو ما ڪنت منه تحيد، آهي جنهن کان تون گسائيندين. حيدت چئبو آهي گوهيء ڪرڻ کي، جنهن کان تون گوهي ڪندين ڀڄندين نيٺ موت جي اچي پنجوڙ ۾ پوين. حديث شريف ۾ نبي سائين جن هڪڙو هي چئن قسمن جو ليڪو چئن طرفن کان ليڪو ڪڍيو آهي.

انسان موت کان جيڪڏهن ڪيترو به گسائي ته به ان دائري زندگي جي اندر گسائيندو نه. جڏهن اهو هلي ليڪي تي پهچندو ته پوء ته مري پوندو ماڻهو. تنهنڪري موت جي خوف جو ڪو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. مطلب اهو آهي. ونفخ في الصور، صور ۾ ۾ ڦوڪيو ويندو. ذلڪ يوم الوعيد، اهو ڏينهن آهي ڊيڄارڻ جو. اهو خوف جو ڏينهن آهي، جيڪو ڏينهن ماڻهن جي سامهون اچڻ وارو آهي، انهي کان ماڻهو ڊڄي. اها ننڍي قيامت آهي هڪڙي ماڻهوء جي ذاتي حساب آ. ماڻهو مرندو هڪدم حساب ڪتاب ۾ وڃي پوندو. ان کان بعد وڏي قيامت ۾ وري حاضر ٿيندو. پوء ڦوڪ ڦوڪبي. هولناڪ آواز ٿيندو. ماڻهو سڀ اٿي بيهندا. پوء اهو آهي حشر جو ميدان. اها ته پوء ٿي. جاءت کل نفس معها سائق و شهيد هر هڪڙو ساهه ايندو ان سان گڏ هوندو هڪڙو هڪليندڙ ٻيو حال ٻڌائيندڙ معنيٰ هڪڙو ان سان هڪليندڙ هوندو ٻيو حال ٻڌائيندڙ هوندو معنيٰ محشر جي ڏينهن اهڙي طرح ماڻهو حاضر ٿيندو جو هڪڙو فرشتو ان کي پويون حاضريء جي لاء وٺي پيو ايندو ۽ ٻيو وري عمل ناما کڻي ايندو جيڪو اچي هن کي ڏيندو اها حالت ٿيندي. ممڪن آهي ته اذ يتلقي المتلقيان وارا همراهه ٻئي هجن جو موٽي پنهنجي اچي گراهڪ کي پڪڙين ڇو ته قبر ۾ ته ڇڏي ويندا جا ان کي ان سان اتي ڪونه هوندا. لقد ڪنت في غفلة من هذا پوء اتي هن کي حڪم ٿيندو خطاب ٿيندو تون هئين غفلت ۾ هن اسان جي پروگرام کان ڪشفنا عنڪ غطاءڪ کولي ڇڏياسي توکان پردا انڌيري تنهنجي لهي وئي فبصرڪ اليوم حديد اڳي عقيدي جي نظر سان ڏسين ها تو عقيدو نه رکيو تنهنڪري تنهنجي آڏو انڌيرو هيو فبصرڪ اليوم حديد هاڻي تنهنجي نگاهه تيز آ ڏس ته توکي واقعي سڄو اهو دستور حساب ڪتاب جيڪي شهوات نفساني، حاجات جيڪي شيطاني توکي تنگ ڪري هڪڙي طرف کان ٻئي طرف ڏي اڇلي ڇڏيو هو، پيغمبرن جي سمجهاڻي کي تو ڦٽي ڪيو هو، هاڻي تنهنجي آڏو تنهنجي نظر تيز آ، سڀ اڳيئون ظاهر ٿي پيو آهي. قال قرينه هذا ما لدي عتيد او جيڪو فرشتو هن سان هيو.

شيطان جي معنيٰ ته سڌي سئين قرينو ته ائين آهي ته ڄڻ سمجهه ۾ ائين ٿو اچي پر اهو قرينو مٿئون هڪ انڪار جي صورت ۾ جيڪڏهن وٺجي ٿو ته پوء پر جيڪڏهن مطلق موت جي معنيٰ ڪجي ته قرين جي معنيٰ ٻن قسمن جي پوء ممڪن ٿئي ٿي هڪڙو اهو شيطان جنهن دنيا ۾ هن کي خراب ڪيو هو، شيطان چوندو ته اجهو هي مجرم، مجرم توهان جو، توهان کي جنهن کي مان گمراهه ڪيو هو، دوزخ جي لاء تيار ڪري هاڻي وٺي آيو آهيان، وٺي وجهوس. هڪڙي معنيٰ آهي منهنجي. قرين هن جي اهو چوندو، جنهن جي لاء اچي ٿو ته يا ليت بيني و بينک بعد المشرقين ۽ بعد ايترو تنهنجي منهنجي وچ ته جيڪر فاصلو هجي ها اهو اهو. هتي انهيء سان کڻي ملايوس قرين کي. اهو تفسير ٿيو. اغواء مطلب مان هن کي ڪيو هو پر زبردستي ڪانه ڪئي هئي شرارت ته هن جي آڏو وڌي پر راهه اختيار هن پاڻ ڪئي هئي ڇو ته عمل ته هن جو هيو عمل ۾ مختار آ انسان هٿ ٻڌل ته هن جا ڪونه هيا جو مان توهان کي تيار ڪري جهنم جي لاء هاڻي ڏنو وجهوس اتي چوندو اهو قرين هن جو شيطان هڪڙي معنيٰ اها اٿس ٻي معنيٰ هي آهي ته قرين جي معنيٰ اهو انسان آ جيڪو دنيا جي زندگيء جي دستور ۾ ٻئي انسان سان گڏجي ڪم ڪري ٿو، پوء جيڪڏهن اهو صالح آ ته هي صالح ٿي پيو ۽ جيڪڏهن اهو خراب آ ته هي خراب ٿي پيو. پهريون ٿيندو وڃي ڪفار عنيد، سرڪش شخص، ۽ ٻيو آهي لڪل اواب حفيظ، جيڪو توبه ڪندڙ شخص هوندو. ماڻهو آهن ٻه. هڪڙو پنهنجي زندگيء جي ڪردار کي مڪمل ٿو ڪري. هو مڪمل ٿو ڪري پيو. جيڪڏهن اهڙي صورت سان مڪمل ٿو ڪري جو ان ۾ عدالت آهي.

حفيظ عدالت کي ان سان شامل ڪندڙ هاڻي اوب ۽ حفاظت اهي ٻئي جڏهن گڏجي پوندا ته پوء ان کي چئبو آهي تقويٰ تقويٰ جي حضرت سيد عبدالقادر جيلاني رضي الله تعالٰي عنه معنيٰ ٿو ڪري اقامت العدل امر بالمعروف نهي عن المنڪر هديٰ للمتقين جو جيڪو جملو آهي پهريون

و ضرور جيڪا کير واري آهي انهي کون پاڻ بچائجين متان انهي کي ڪهي وجهين کير واري کير واري پوء هن وڃي ڇيلو ڪٺو پوء ڪجهه گوشت ووشت پچائي کڻي آيو کاڌئون پوء پاڻ دعا گهريون فرمائين ته سڄو ڪم تون پاڻ ٿو ڪرين توکي ڪو سنگتي ڪم وارو ڪونهي چيسين نه فرمائين ته جڏهن اسان وٽ ٻانها اچن پوء تون اچجانء.

الله جو نالو وٺي جو سر چاندي جي ٺهي ٿي. اهي انسان جي اندرين وجود ۽ لطائف جا هڪڙا ڪيفيات آهن. ڪنهن تي سر سون جي ٺهندي آهي، ڪنهن تي سر چاندي جي ٺهندي آهي. پوء اهڙي قسم جي جڳهه هن جي پئي جڙي. روايت ۾ اچي ٿو ته ڪم جڏهن هتي بند ٿي ويندو آهي، پوء پڇندا آهن ته ڏي احوال توهان ڇو بس ڪري ويٺا آهيو. ڪاريگرن کان پڇندا آهن جيڪي جايون ٿا ٺاهن جنت جون، جيڪا سامان کپي ويو آهي.

وما مسنا من لغوب، نڪي اسان کي پهتو آهي ڪو ٿڪ. معنيٰ آسمان، زمين وغيره ٻيٽ اهڙا ڪائنات اسان ڇهن ڏينهن ۾ ٻه ڏينهن آسمان ۾ ٻه ڏينهن زمين ۾ ٻه ڏينهن انهن جي تعلقات کي استوار ڪرڻ ۽ درست بڻائڻ ۾ ٿيا آهن. ايڏا انقلابات الله تعاليٰ فرمايو اسان آندا، اسان کي ٿڪ ڪونهي. مطلب هي آهي ته ايئن توهان قومن جي وچ ۾ به انقلاب آڻي، وري هڪڙي حالت کان ٻي حالت ڏي بدلايون، اها ڳالهه به اسان کي اهڙي طرح معنيٰ ٻي نشات اچي، ان ۾ انقلاب اچي، اهو انقلاب دنياوي اهو ٿي سگهي ٿو، هڪڙو اهڙو ڏينهن ٿيندو جو ان ۾ الله تبارڪ وتعاليٰ وري هڪڙو ٻيو انقلاب آڻي ٻي قوم پيدا ڪري. جهڙي طرح سان هلندي هلندي وري آخرت تي آڻي، فاصبر عليٰ ما يقولون، جيڪي هي چون ٿا ان تي تون صبر ڪر. اهو قرينو آهي ته الله تعاليٰ ما مسنا من لغوب جي معنيٰ اها به رکي هجي ته جيڪي اهي چون ٿا تون صبر ڪر انقلاب ايندو. اها حالت نه رهندي جو اهي توهان جي مٿان مظالم ٿا ڍائين ۽ مصيبتون ٿا وجهن، طرح طرح سان توهان جي نيڪن ۽ دعويٰ ڪندڙ اسلام جي کي

باقي ڪن نمازن جي پٺيون جيئن نفل ڪونهي ان جي پوء ذڪر ۽ تسبيح تڏهن تسبيح جو اکر عام آ. سبحت نفل کي چئبو آ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم کي به چئبو آ، تنهن ڪري سبح جو اکر عام ٿيو. استخدام آ انهي ۾. صنعت استخدام جي چئبو آ، هڪڙي اکر مان ٻه معنائون وٺجن. معنيٰ نفل پڙهڻ اهو به سبح ۾ داخل

زمين ڦاٽندي هي نڪرندا تڪڙا تڪڙا ڀڄندا ويندا ذلک حشر علينا يسير اهو اسان وٽ اٿارڻو آهي تمام آسان نحن اعلم بما يقولون اسان وڌيڪ ٿا ڄاڻون جيڪي هو چون ٿا وما انت عليهم بجبار تون انهن تي زور ڪرڻ وارو ڪونهين قرآن ٻڌائيندو رهه فذڪر بالقرآن من يخاف وعيد پوء تون سمجهاء قرآن سان انهن شخصن کي جيڪي منهنجي ڊيڄارڻ کان ڊڄن ٿا، منهنجي ڊيڄارڻ ۽ وعيد کان ڊڄن ٿا، انهن کي تون اهو قرآن شريف ٻڌاء ۽ سمجهاء ته هڪڙو وقت آهي اچڻ وارو جو اچي ويندو. هتي سورت ق پوري ٿي. ان کان پوء آهي سورت ذاريات. ذاريات ۾ لفظ ذاريات جو آهي، انهي پهرين اکر جي نالي سان هن کي ذاريات ڪوٺيو ويو آهي. اها سورت مڪي مڪرمه ۾ ۾ نازل ٿي. هن ۾ الله تبارڪ و تعاليٰ پنهنجي قدرت جا عجائبات بيان فرمايا آهن. ذاريات چئبو آهي اهي هوائون جيڪي شين کي تفريق ڪن ۽ ملڪ ۾ پنهنجي انهي ذرات کي ٻرڪي اڇلي ڇڏين. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته قسم آهي ذاريات جو، انهن هوائن جو، جيڪي ٻرڪين ٿيون ٻرڪڻ، پکيڙين ٿيون پکيڙڻ، اهي هوائون فالحاملات وقرا ۽ پوء بار ٿيون کڻن بار کڻڻ، پنهنجي ڪلهن تي هوا بار کڻي ٿي، انهي ذرات جو بار کڻي فضا ۾ مٿي پهچائي ٿي ۽ انهي هوائن جي ٻاڦ کي جيڪي سمونڊن منجهان گرميء تي اٿي اهي بار کڻي ڪڪر هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي پهچائين ٿيون. زور جون هوائون، اوٿر ۽ آنڌيون ۽ طوفان، غبار ۽ گرد، بادل ۽ ڪڪر، اهي کڻي هلن ٿيون. فالجاريات يسرا، پوء هلن ٿيون آسانيء سان، معنيٰ نرميء سان انهن شين کي ڏسو ته کنئي ٿيون وڃن. ڪڪر بنجڻ کان بعد پاڻي جڏهن انهن ۾ پوي ٿو، پوء وري اهي انهن کي کڻائي هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي نرم نرم طريقي سان، وسڻ جي قريب ٿي هوائون پوء انهن کي هلن ٿيون. الله جو جاتي حڪم اچي اتي بارش ٿئي. فالمقسمات امرا پوء تقسيم ڪندڙ آهن الله تعاليٰ جي حڪم سان امرا بالامر اي بحڪمه تعاليٰ الله جي حڪم سان جاتي حڪم ٿيو هتي ايترو مينهن وسايو هڪڙي روايت ٿي اچي حديث شريف ان ۾ اچي ٿو ته هڪڙو شخص هو مينهن جو وسيو واديء ۾. مان ڪڪرن ۾ مٿي حڪم ٿيو ته فلاڻي واديء تي هلو. پوء اتان ڪڪر هڪڙو ڇڄي وڏن ڪڪرن منجهان جدا ٿي هلڻ لڳو مٿان فضا ۾ هي هيٺان ان جي آواز جي ٻڌئين ته ان ڪڪر جي پٺيان هليو. جبل جي هڪڙي تراکڙي ۾ اهو ڪڪر وسڻ لڳو. پاڻي هيڏانهن هوڏانهن مڙي واهيءَ جي صورت وٺي لڙهيو. هي انهيء پاڻيء سان گڏجي وري هلڻ لڳو. پاڻيء هن هيٺ هلندي هلندي ڪافي پري پوء هڪڙي ديوار ۾ سوراخ هيو واهيء جو، انهي ۾ پاڻي لنگهڻ لڳو. هي ٻاهران ڦري دروازي ڏانهن وڃي، هڪڙو شخص آهي ڪلهي تي ڪوڏر اٿس، اهو پاڻي ڦيرائيندو ٿو اچي. هن کي وڃي مليو، چيائينس تنهنجو نالو ڇا آهي؟ هن اهو نالو ڏسيس جيڪو ڪڪر ۾ هڪل ۾ نالو آيو هو. هن پڇيس ته تو تون ڪهڙو ڪم ڪندو آهين هن پوک آبادي ۾؟ چيائين ته سبب ٻڌاء؟ چيائين ڪڪر ۾ هينئن هڪل ٿي، اتان جدا ٿيو ٽڪرو، پوء مينهن وسيو، پاڻيء سان مان گڏجي آيس، تنهنجي باغ ۾ پهتو، توکي مان ڏٺو، نالو پڇيم، اهو نالو ٻڌائي. هاڻي ٻڌاء تون ڇا ڪندو آن جو توسان ايتري عنايت آهي الله تعاليٰ جي؟ چيائين ته مان انهيء پيدائش کي ٽي حصا ڪندو آهيان. هڪڙو وري ٻج جي لاء استعمال ڪندو آهيان، ٻيو الله جي رستي ۾ ڏيندو آهيان، ٽيون پنهنجي عيال تي خرچ ڪندو آهيان، چيائين، بس اهو ئي سبب آهي. فالمقسمات امرا، معنيٰ، الله تبارڪ وتعاليٰ جي حڪم سان يعني بارش ۽ مينهن کي تقسيم ڪندڙ ۽ هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي پهچائيندڙ. مقسمات امرا ۾ اها حديث رکجي ته ڄڻ معنيٰ وڌيڪ کلي ٿي پوي. انما توعدون لصادق، توهان جيڪي واعدو ڪيو ٿا، اهو سچو آهي. توهان سان جيڪي واعدو ڪيل آهي اهو سچو آهي اهو ڪهڙو واعدو آهي ته الله تبارڪ وتعاليٰ توهان کي حساب ڪتاب آڻيندو ۽ وان الدين لواقع انصاف ضرور ٿيڻ وارو آهي انصاف دنيا ۾ ويندو ڪون واعدو الله جو سچو آهي انصاف ٿيندو دين جي معنيٰ حساب ڪتاب ضرور ٿيندو دين جي معنيٰ قرآن پاڪ دنيا جي اندر نشر ٿيندو. اهي جيڪي شخص مڪي جا ڪافر آهن اڄ انڪار ٿا ڪن انهن کي نه سمجهڻ گهرجي. توهان سان اهو اسان جو واعدو ٿيل آهي ته شڪست کائيندؤ. توهان کي واعدو ٿيل آهي ته توهان جو اسلام بلندي ڪندو. اهو دين معنيٰ انصاف جو ڏينهن هڪ دنيا جي اندر هلي ظاهر ٿيندو ۽ آخرت ۾ ان جو نتيجو نڪرندو. هي ٻئي معنائون هتي ٿي سگهن ٿيون. ڇو ته اها مڪي آيت آهي. مڪي سورتن ۾ بشر مبشرات هوندا ها مخفي. والسماء ذات الحبڪ ۽ قسم آهي آسمان جو جيڪو ڄاري دار آسمان آهي ان ۾ پٽا پٽا آهن رستا رکيل آهن ستارن جا اهي ڪاٿئين ڪاٿئين هلي منقطع ٿا ٿين هڪ ٻئي کي ڪٽن ٿا جڏهن ڪٽن ٿا پوء اتي جيڪڏهن پٺيرو اچي ڪٽيس هڪڙو ٻئي کي ان کي نحس چوندا آهن اڳيون اچي هيئن ڪٽيس ان کي سعد چوندا آهن اهو هڪڙو علوم علم نجوم وارن جو اصطلاح آهي مطلب ته اتي گرهڻ ٿيندي آهي جڏهن جو ستارو هڪ ٻئي ۾ آمهون سامهون اچي ۽ سامهون زمين هجي ته پوء هتي انهن وڏن ستارن ۾ گرهڻ ٿي پوندي ۽ نظر ايندو ته اڄ سج گرهڻ ٿيو آهي جو زمين وچ ۾ چنڊ وچ ۾ اچي ويو ۽ جيڪڏهن زمين وچ ۾ اچي وئي ته پوء چنڊ گرهڻ ٿيندي آهي. اهو آهي ذات الحبڪ جو هڪڙو نشان جو خطوط هڪ ٻئي کي اچي تقاطع ڪندا آهن پوء معنيٰ هڪڙو مٿو هوندو آهي ٻيو هيٺ هوندو آهي پر جڏهن آمهون سامهون ايندا ته ائين ڪٽ ٿي پوندي

توهان به انهيء طرح سان انهن مختلف ڳالهين جي جهڳڙن ۾ ائين پيل آهيو. يؤفڪ عنه من افڪ پوء باز رهن ٿا اهي جو اهو ڦيرايو ويو. جيڪو انهن ڳالهين کان ڦيرايو ويو اهو باز رهجي ويو معنيٰ بچي ويو. انهن ستارن ۽ انهن گردشن، انهن معاملات، انهن حرڪتن ۾ جيڪي شخص ڦاسي ويا، ۽ انهيء علم جي اندر اچي ويا ته پوء اهي اهي ته اهي نه آيا اهي بچي ويا قتل الخراصون باقي جيڪي اٽڪل پچون ڪري ۽ پنهنجي انهن دنيا جي زندگي جي حسابن کي انهي علم نجوم ۽ حسابن ۾ ڦاسائي ٿا ڦٽي ڪن ۽ انهيء تي پيا ٿا وقت گذارن اهي قتل ٿي ويا هلاڪ ٿي ويا اهي خراص معنيٰ ڪذاب جيڪي يقولون ما لا يفعلون الله تعاليٰ فرمائي ٿو الذين هم في غمرة ساهون جيڪي غفلت ۾ وسري، ويسر رکندڙ آهن سهو ڪندڙ آهن جهالت جي اندر سهو ڪندڙ آهن قيامت جي ڏينهن کان اهي غافل آهن دنيا جي حساب ڪتاب کي ڏسي پنهنجي قسمت جي آزمائش رکي اهڙي طرح پيا ٿا وقت گذارن الله تعاليٰ فرمايو ته اهي شخص آهن اهي جيڪي پنهنجي زندگيء کي ستارن ۽ انهي ريب واري شين تي وقت گذاري آسرا ڏئي ۽ رهن ٿا الله تبارڪ وتعالي جي انهي دستور تي ۽ جيڪو انقلابي هڪڙو موقعو آهي جنهن ۾ هڪڙن حالتن کي بدلائي اسان ٻين حالتن ۾ آڻيندا آهيون هي سورت مڪي آهي ڪافر انهي ڳالهين تي نه ٿا ڀروسو رکن يسألون ايان يوم الدين پوء پڇن ٿا ته پوء انصاف وارو ڏينهن ڪڏهن ايندو جنهن ڏينهن ڀلا اسان سان انصاف ٿيندو اسان ته

اهو اهو ڏينهن هوندو. دنيا جي جهان ۾ به انهن جي مٿان اهو ڏينهن آيو جو انهن کي ٽنگن کان وٺي ڇڪي ۽ کڏ جي اندر اڇليو ويو هو. اهي شخص جيڪي اٽڪل ڪندا ها، نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم سان مڪي مڪرمه ۾ ۾ گستاخيون ڪندا ها ۽ سندس پروگرام جو انڪار ڪندا هيا ۽ چوندا ها ته اهو ڪهڙو ڏينهن آهي جو توهان اسان کان حساب وٺندؤ؟ الله تعالي فرمائي ٿو ته اهو ڏينهن آهي. جنهن ڏينهن توهان کي باهه ۾ سٽيو ويندو، ٿيو ائين، جو ملائڪن جڏهن اتي بدر ۾ ڌڪ پئي هنيو ته ڪريل ماڻهو باهه جو سڙيل پئي نظر آيو، پوء انهن کي صحابه ڪرام وٺي نبي سائين جي حڪم سان گهلي ان کوهه ۾ اڇلي ڦٽي ڪيو، جو اتان جهنم رسيد ٿيا.

توهان ايتري قدر تڪڙ ڪندا هيؤ جو ڪعبة الله جي غلافن ۾ چنبڙي دعائون گهرندا هئا ته اسان نبيء کي نٿا مڃون، جيڪڏهن سچو نبي آهي ته ڀلا اسان تي عذاب اچي، عذاب جو اچڻ به ڪو عبرت جو سبب هوندو آهي ڇا؟ اهو ته ٻين جي عبرت جو سبب هوندو آهي، مستوجب عذاب جي لاء عبرت جو سبب ڪاٿي آهي، اهو ته هلاڪ ٿي ويو. ايتري قدر حماقتون ڪندا هئا الله الله جي رسول سان.

ڏاچي ڪهي کل لاهڻ بيٺس. کل لاهه چيس مان سان ٿورڙي مدد ڪراء. ٻيو ڪجهه نه ڳالهائينس. کل لاهي وڇائي چي هاڻ مان کي هن جا ٽڪرا به ڪراء. گوشت جا ٽڪرا ڪرائي چي ته هاڻ هن جي ورهائڻ ۾ به مون سان مدد ڪر. بدو جيڪي هيا اتي جهنگل ۾ دڙيون انهن ۾ گوشت جا اهي ٽڪرا ٻڪرا ڏئي ڪجهه پاڻ به پچائي کاڌو ۽ ٻين ٽين ان کي ڏئي ختم ڪري ۽ پوء جيڪي ماڻهو هيا اتي موجود پوء سائين هن ڇا ڪيو؟

چيم ته هي ڪهڙي قسم جو ڏسو ماڻهو آ، ڪيڏو هن کي قرآن پاڪ جي مٿان يقين آ. چيو ته هارون رشيد سان گڏ حج تي وياسين، اهو به انهي سال حج تي هجي، اسان به وياسون، طواف پي ڪيم ته هڪڙو پويان ضعيف آواز مون کي ٻڌڻ ۾ آيو. ڪافي وقت گذريو اڃا جو متوجه ٿيان ته اهو بدوي آهي، رنگ جو ڦڪو، ڪجهه ڏٻرڙو پيو نظر اچي. مون کي چيم سلام عليڪم. چيم وعليڪم سلام. پوء منهنجي هٿ کان وٺي پڪڙي، باقي چيائين ته مانکي قرآن ته ٻڌاء، ڪلام الرحمان جيڪو اڳي ٻڌايئي وري ته ٻڌاء. ماء چيائين هائو. کڻي ويهاريائين مون کي مقام ابراهيم جي ٻاهران طواف کان ڪڍي اڌ طواف مان ڪڍي کڻي مانکي ويهاريائين. پوء مون وري اها ساڳي ذاريات سورت پڙهي جيڪا اڳي پڙهي هيم. اڳي مون کي اڌ ۾ بس ڪرائي هئين. پوء جڏهن مان اچي پهتس وفي السماء رزقڪم وما توعدون بدويء چيو ته لقد وجدنا ما وعدنا الرحمان اها شيء اسان کي ڏسڻ ۾ آئي.

بس ائين چيائين ۽ نٿا سچو چئونس حتي الجئوه الي اليمين هن کي مجبور ڪيو اٿن خدا کي قسم تي ائين ٽي دفعا چئي ويڳاراڙو ليٽي پيو ساهه نڪري ويس مري ويس ايڏو قرآن جو اثر هڪڙي شخص تي علامه اصمعي اهي روايت ڪئي آهي سو رب السماء فرمائي ٿو ته اهي جيڪي الله جا بندا هوندا آهن جيڪي دنيا جي اندر رب تبارڪ و تعاليٰ جي دين کي کڻي پهچائيندا آهن، آخذين ما آتاهم ربهم جيڪي رب هنن کي ڏنو اهو وٺي هلن ٿا. انهم ڪانوا قبل ذلڪ محسنين اڳي اهي الله کي حاضر ناظر سمجهندا ها، رب جي حڪم کي پاڻ سان مخاطب ڄاڻندا ها، پوء الله جو حڪم کڻي دنيا ۾ هليا.

دنيا ۾ الله تعاليٰ جو قانون کڻي اڳتي وڌن ۽ آخرت جي لاء هنن استغفار ڪيو آهي ته جيئن آخرت اسان جي ڇٽي ڪردار ۾ جيڪا غلطي آهي تنهن کان معافي ملي ۽ جيڪا ملڪيت آهي ان ۾ نه صرف پنهنجي پر اهڙن ماڻهن جو جيڪي گهرن يا نه گهرن انهن کي ڏين وفي الارض آيات للموقنين الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته هي ته هو آسمان ۽ وري زمين ۾ اسان جا يقين ڪندڙ ٻانها انهن جي لاء انهن کي اتي به نشانيون ملن ٿيون پيون ته اسان پنهنجي قدرت جا نشان ان ۾ اهي رکيا آهن جو زمين ۾ پوکون ٿين فصل ٿين وري اهي اجڙي وڃن زمين غير آباد ٿئي وري مٿان مينهن وسايون ساڳو زمين پنهنجا سينا چيري وري انهن شين کي اٿاري آفاق جا هڪڙا آيات ٿيا ٻيا انفس جا آيات ٿيا آفاقي آيات ۾ زمين جون نشانيون پوء اتان هي بعث بعد الموت جي مٿان به يقين رکن ٿا وفي انفسڪم ۽ توهان جي اندر ۾ به الله جي قدرت جا نشان افلا تبصرون پوء توهان نٿا غور ڪريو بيداري جي وقت استغفار ڪرڻ ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ جي قرب کي محسوس ڪرڻ وفي السماء رزقڪم وما توعدون آسمان ۾ توهان جو رزق آهي جيڪو توهان کي وعدو ڪيو آهي فورب السماء قسم آهي رب آسمانن جو والارض ۽ زمين جو انه لحق اهو سڄي ڳالهه جيڪا توهان کي ٻڌائي حق ٻڌايو مثل ما انڪم تنطقون اهڙي ڳالهه پڪي جيئن توهان ڳالهائيندا آهيو پنهنجي ڳالهائڻ ۾ توهان کي شڪ نه هوندو آهي ائين رب تبارڪ تعاليٰ جو ڪلام پڪو آهي پنهنجي ڳالهائڻ ۾ ڪنهن کي شبهو نه هوندو آهي ته مان ڳالهايان ٿو ويٺو يا نٿو ڳالهايان قيامت قائم ٿيندي، آخرت ٿيندي، الله جا وعدا پورا ٿيندا، اهي جيڪي به حڪم احڪام الله تعاليٰ مٿي ٻڌايا، اهي سڀ ايترا پڪا ۽ مضبوط آهن. هل اتاڪ حديث ضيف ابراهيم، ڏسو ابراهيم عليه السلام جيڪو دنيا ۾ الله جي هيڪڙائي جو علمبردار ۽ جيڪا جيڪي الاهي حڪومت جي برخلاف انهن حڪومت قائم ڪئي انهن کي ٽوڙيندڙ انهيء پنهنجي مهمانن جي جيڪا عزت ڪئي انهيء جي ڳالهه ٻڌو هو آيا، ڇا پيغام کڻي هن وٽ آيا، ان جو بيان هتي اچي ٿو. هن ڪهڙي طرح پنهنجي خدمت جو عزم ڪيو، پوء پريان ڪو خدمت قبول ڪري يا نه ڪري اهو جدا مسئلو آهي، صلاحيت تي دار و مدار آهي. هل اتاڪ حديث ضيف ابراهيم، ابراهيم عليه السلام جي مهمانن جي توکي خبر آهي؟ مڪرمين، عزت وارا مهمان هڪڙا اچي ويا ها، سلام ٿيو.

قال ربڪ، چيو تنهنجو رب ان جي مٿان قادر آهي، انه هو الحڪيم العليم، هو الله تعاليٰ حڪمت وارو آهي ۽ علم جو صاحب آهي، پنهنجي علم ۽ حڪمت سان الله تعاليٰ توهان ڏي چورايو ۽ فيصلو ڪرايو آهي، تنهنڪري انهي بشارت تي تعجب ڇا جو؟ الله تعاليٰ جي آيات منجهان هڪڙي هيء به آيت آهي، قدرت جي نشاني آهي، حضرت اسحاق عليه السلام کي جي اولاد جهڙي اولاد حضرت ابراهيم عليه السلام کي ڏني وئي، هيء رب تبارڪ وتعاليٰ.

مطلب هي ته الله تبارڪ وتعاليٰ جا جيڪي بندا آهن انهن تي الله جي طرفان بشارتون ان ساڳي ماحول ۾ اچن ٿيون

ثم يرڪب الخلق حديث ۾ ٿو اچي ته انهيء ذريعي تي وري الله تعاليٰ تخليق کي جوڙي مڪمل انسان ٿو بڻائي. بل ڪذبوا بالحق پر انهن ڪوڙو ڪيو آهي حق کي لما جاءهم جڏهن آيو انهن وٽ فهم في امر مريج پوء اهي آهن هڪڙي معاملي ۾ جيڪو معاملو آهي گڏيل مرج چئبو آهي گڏڻ کي. مرج البحر يلتقيان مرج البحرين يلتقيان گڏجڻ ٻن سمنڊن جو ته مرج چئبو آهي گڏيل کي. هنن جو اهو معاملو گڏيل آهي معنيٰ الجهيل آهي. صرف تعجب نه آهي پر ان جو معاملو الجهيل آهي نبوت ۽ قرآن ۾. بعث البعد بعث البعث البعث بعد الموت جي معاملي ۾. اهي پاڻ ۾ الجهيل ۽ متردد ۽ پريشان ٿيل آهن، تنهنڪري ائين ٿا چون، نه ته ڪا اهڙي خاص ڳالهه ڪانهي ڪا. امر مريج جي هڪڙي معنيٰ. ٻي معنيٰ هيء آهي ته، ڪل من انڪر الحشر، جيڪو شخص قيامت جو انڪار ڪري، پوء اهو وري تنظيم الاجتماع الانسانيء جو،

جيڪي الله جو ۽ دستور جو ۽ قيامت جو انڪار ڪري پوء چون ٿا اسان انسانيت جي خدمت ٿا ڪريون جيڪي دهريا آهن انهن کي اها راهه ئي نه ملندي ته ڪو برنامج اهڙو انسانيت جو بڻائجي جيڪو هن کي هن دنيا ۾ فلاح ڏي جڏهن بعث بعد الموت جي عدليه جو انڪار آهي ته پوء دنيا ۾ ڪهڙي عدليت ڪري سگهجي خاص تمام ڪنهن به صورت ۾ اهو ڪنهن قول فصل تي انتهائي فيصلي جي ڳالهه تي اچي حد ڪري بيهي ته هي هاڻي انسانيت جو انتهائي قانون آ، جيڪو شخص بعث بعد الموت جو انڪار ڪري پوء انسانيت جي دستور جي دعويٰ ڪري ۽ دنيا کي ڪنهن قانون تي هلائي جي روس، چين، سوشل ڪميونزم يا اهڙي طرح سان ٻيا جيڪي آهن اهي کڻي جيڪڏهن بعث بعد الموت جو اقرار ڪن ٿا ته انهن جو بعث بعد الموت ٻئي قسم جو آ جي هندن جو مذهب هو جوڻ جا قائل هوندا آهن. معنيٰ اهي روح هڪڙا موٽي وري بدن ۾ پئجي ٻيهر ڪو نه ڪو روح وٺن ٿا. جي پاپي قسم جو آهي ته پوء وڃي ٿو گڏهه ڪتي ۾ پوي ۽ جيڪڏهن ڪو چڱو آهي ته پوء وري موٽي ڳئونء ۾ ٿو پئي. جي اڃا ڀلو آهي ته وري ڪنهن ابدال ۾ ٿو اچي. اهو آهي هندن جو مذهب. انهن کي به دستور ڪونهي. دعويٰ جو محل. اهڙي طرح يهودي ۽ نصارا انهن وٽ جيڪر بعث بعد الموت جو عقيدو به آهي سو به صحيح ته ڪونهي عدليه جو نظام انهن وٽ ڪونهي جو دنيا ۾ ڪونهي تنهن ڪري آخرت جي لاء به ڪي ڪفاري جا قائل ٿيا آهن ڪي ڪيئن تنهن ڪري وڃي باقي بچيو اسلام ۽ ان جو دستور بعث بعد الموت جو منو عقيدو انهن وٽ آهي تنهن ڪري دستور انساني تنظيم اجتماع الانساني انهن وٽ لڀندي، ٻين وٽ نه لڀندي، هيء آهي فهم في امر مريج، بل ڪذبوا بالحق، جن بعث بعد الموت جو انڪار ڪيو، لما جاءهم، جڏهن خبر انهن وٽ آئي، فهم في امر مريج، پوء اهي آهن معاملي ۾ جيڪو معاملو آهي الجهيل، الجهيل معاملي ۾ پيل آهن تنهن ڪري اهي ڪامياب نه ويندا، ڪامياب اها جماعت ويندي جنهن کي بعث بعد الموت جو عقيدو هجي. اهي مسلمان هيا، خليفه عمر بن عبدالعزيز بعث بعد الموت جو قائل هو، تنهنڪري هن وري ٻيهر دستور قرآني کان بعد حديث شريف جمع ڪري ان کي شرح جي حيثيت ۾ رکرايو تانڪ ماڻهن کي سمجهه ۾ اچي وڌيڪ قرآن پاڪ افلم ينظروا الي السماء هنن ڪونه ڏٺو آهي آسمان ڏي آسمان تي ته نظر ڪن فوقهم مٿن بيٺو آ. ڪيف بنيناها ڪيئن ٺاهيو آ اسان. زيناها ان کي سينگاريو رونق بخشي آهي. وما لها من فروج ان ۾ ڪو سوراخ، ڪو ڏار، ڪو ڦاٽ هجي ائين ڪونهي. اهڙو آسمان اسان تيار ڪري ڇڏيو آهي جيڪو هميشه محڪم ۽ مضبوط بيٺو آ. رات جو ستارا نڪري ٿا پون، ڏينهن جو سج جي روشني آهي، هزارون ورهيه گذريا آهن اهو انهي پنهنجي حال ۾ موجود. جو نه هن جو رنگ خراب ٿيو، نه هن جي پاليش ضايع ٿي، نه ڪو ڪڏهن هو هيٺ جهڪيو يا ڪجهه پري ويو. انهيء رب تبارڪ و تعاليٰ جنهن ايڏي ضبط سان انهيء ڪائنات کي بڻايو آهي، اها بي نتيجه هوندي؟ گويا اهو دليل آهي بعث بعد الموت جو ۽ اسلامي دستور جي مضبوطيء جو دليل آهي اهو، جنهن ايڏو دنيا جو دستور انهيء طرح دنيا جي هلائڻ لاء رچايو رهايو آهي، اهو انسانيت جي حفاظت جو به اهڙي طرح سان رب تعاليٰ هڪڙو دستور ۽ قانون رکي ٿو. والارض مددناها زمين کي اسان وسيع ڪيو آهي. والقينا فيها رواسي انهي ۾ اسان لنگر ٺوڪيا آهن. بار، بوجه، انهي ۾ اندر وڌا آهن. جيڪي انهي زمين کي سڌو ٿا ڪن ۽ مضبوط ٿا ڪري رکن. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهو به اسان هنن ۾ ايڏو وڏو انتظام رکي ڇڏيو آهي.

غور ڪري جيڪڏهن توهان ڏسندؤ ته آسمان ۽ زمين جي تخليق ۽ انهي جي اندر ايڏو انتظام الله تعالي جي دانائي بينائيء جو وڏي ۾ وڏو نشان آهي اها تخليق ۽ تنظيم الله تعالي جي دانائي ۽ بينائي جو شاهد آهي تبصرة جنهن کي دانائي بينائي وري رب تعالي ڏني آهي انهي جي لاء اهو تبصرو آهي سمجهائڻ جي لاء مفعول له آهي ابصر تبصرة بصر تبصر تبصرة دانائي سمجهه سمجهائڻ لاء، وذڪريٰ ۽ نصيحت لڪل عبد منيب هر هڪ اهڙي ٻانهي جي لاء جيڪو منيب ٻانهو آهي، ۽ اهو عبد منيب معنيٰ متبصر جو انهي ۾ نصيحتون ٿو وٺي ڪيتريون جيڪي انسان جي دنيا جي حياتي سان تعلق ٿا رکن ۽ اهڙي طرح سان اخروي حياتي سان واسطو ٿا رکن تنهنڪري احياء البلد الميت هڪڙي غير آباد علاقي کي جيئرو ڪرڻ اهو نموذج آهي، هڪڙو نمونو آهي جيڪو الله تبارڪ وتعاليٰ آسمان ۽ زمين جي مصلحت لاء رکيو آهي. اهو ڪو سارو منحصر انهي ۾ نه آهي پر ان جو مقصد اهو آهي ته آخرت ۾ الله تبارڪ وتعاليٰ وري انهن کي ٻيهر جياريندو. دنيا جا جڏهن ٻج ٻيهر وري وري اٿن ٿا ۽ ٻيهر تازگي بخشين ٿا، اهڙي طرح انسان جي زندگي وري ٻيهر اڀري اهڙي حساب تي ايندي جو انهي ۾ انسان جي نتائج اعمال جو ظهور ٿيندو. هي آهي تبصرة وذڪريٰ لڪل عبد منيب جيڪو رجوع ڪرڻ وارو ٻانهو آهي، انهي جي لاء انهي ۾ نصيحت آهي. نزلنا من السماء ماء. آسمان مان لاٿوسين پاڻيء کي، مبارڪن برڪت وارو. خيال ڪريو نه، انبتنا به جنات وحب الحصيد، اسان ڦٽايا آهن انهي ۾ باغ ۽ داڻا ان جا، جيڪا پوک لابارو ڪئي آهي، حصيد، محصود، لابارو ڪيل، لابارو ڪيل پوکن جا، معنيٰ جيڪي مقصود بالذات آهن پوکڻ ۾. پوء توهان اهي پوکيندا آهيو تڏهن ٿيندا آهن جي اهڙا ٻج توهان نه پوکيو ته جيڪر اهي فصل نه ٿين. معلوم ٿيو ته مينهن ته مٿئون وسي ٿو پر ٻج پوکڻو پوندو. قرآن پاڪ جي بارش ته مٿئون وسي ٿي پر پنهنجي دل کي سڌو ڪري ۽ اهو عقيدي جو ٻج پوکڻو پوندو جيئن هوڏي فصل لڻبا آهن. زندگيء دنياوي جي کي درست ڪرڻ جي لاء توهان کي هيڏي فصل ملندو زندگي آخرت جي درست ڪرڻ لاء. قرآن جي فيض و بارش سان الله تعاليٰ ايڏو احسان ڪندو، جهڙي طرح پاڻي جي فيض و بارش سان توهان جي مادي جي جسم جي تربيت آهي، تيئن قرآن جي فيض و بارش سان روح جي تربيت آهي. پوء پاڻيء جي مينهن جي وسڻ کان بعد ٻج پوکڻ لازم آ، جيستائين توهان کي عمل ۽ ڪردار آهي. ايئن الله تبارڪ وتعاليٰ توهان جي مٿان قرآن کان بعد عقيدي جو ٻج ۽ تخم ريزي پنهنجي قلب ۾ لازم ٿو ڪري ته جيئن اتان توهان جي لاء

احيينا به بلدة ميتا انهيء پاڻيء سان اسان غير آباد علاقن کي زندهه ڪيو ۽ آباد بڻايو آهي ڪذالڪ الخروج اهڙي طرح هوندو توهان جو وري ٻيهر اڀرڻ ۽ اٿڻ توهان اٿي وري الله تبارڪ وتعاليٰ جي سامهون حاضري ڏيندؤ ڪذبت قبلهم قوم نوح انهيء ڳالهه کي ڪوڙو ڪري چڪي آهي نوح عليه السلام جي قوم اڳي انهن کان ۽ رس وارا، رس هڪڙو کوهه هيو، ان کوهه وارا حضرت شعيب عليه السلام جي زماني ۾ هڪڙا علاقا هيا، جيڪي سڀ هڪڙي کوهه سان واسطو رکندا ها. وثمود ۽ ثمود جي قوم، عاد، عاد جي قوم، فرعون، اخوان لوط، برادري لوط عليه السلام جي، انهن سڀني انهيء الله تعاليٰ جي حڪم کي ڪوڙو ڪيو. اصحاب الايڪة، ٻيا جهنگل وارا، بن ۾ رهڻ وارا هيا. وقوم تبع، يمن جا ماڻهو تبع جي قوم، هي سبا وارا، تبع يمن جي بادشاهه جو لقب آهي، جيئن ڪسريٰ، قيصر، اهڙي طرح سان انهن جو لقب تبع آهي. ڪل ڪذب الرسل، سڀني رسولن جو انڪار ڪيو، فحق وعيد، پوء اسان جو وعيد انهن جي مٿان اچي پيو. معنيٰ اسان جي پڪڙ انهن تي آئي ۽ اها ڳالهه ثابت ٿي وئي. بچي نه سگهيا رب تبارڪ و تعاليٰ جي گرفت کان. نبين جي ڪوڙي ڪرڻ کان بعد انجام انسان جو برو آهي. خدا ان کان اڳ ۾ ڊيڄاري ٿو ته جيئن انهي انجام تائين نه پهچو ۽ توهان پرهيز ڪري سڌو رستو وٺو. اهو ڏنگو رستو آهي. افعيينا بالخلق الاول رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان پهرين تخليق ۾ ٿڪجي پيا آهيون بل هم في لبس من خلق جديد پر اهي شخص آهن في لبس التباس ۾ پيل آهن شبهي ۾ پيل آهن نئين پيدائش جي ڪو ڌوڪو هنن کي اچي ويو آهي ته ٻيهر انهن کي وري ڪيئن اٿاربو مشڪل ٿو لڳي انهن کي سو اها ڳالهه هنن جي تمام سستي ۽ سادي ڳالهه آهي، بي دليل بي وقار ڳالهه آهي. جڏهن رب تعاليٰ پهرين دفعي ۾ نه ٿڪو آ ته ٻيهر ڪيئن هو قادر مطلق ٿڪجي ۽ انهن کي ڇڏي ڏيندو. ولقد خلقنا الانسان نعلم ما توسوس به نفسه البت تحقيق اسان پيدا ڪيو آهي انسان کي ۽ ڄاڻون ٿا اسان اها شيء جو وسوسو، ٿو وجهي انهيء کي سندس نفس. نفس جيڪي خيالات هن جي دل ۾ آڻي ٿو، اهي به ڄاڻون ٿا. انسان کي به اسان پيدا ڪيو، هن جي دلي خيالن کي به اسان ڄاڻون ٿا. نحن اقرب اليه من حبل الوريد ما توسوس به نفسه نفس معنيٰ هن جو جيڪو نسمو آهي يا نفس مان مراد نفس ناطقو آهي انسان جو، انسان جي بدن ۾ اهو شايع ٿيل آهي. هي بدن انسان جو آهي. غذائن ۽ خوراڪن جي ذريعي ان ۾ رت پيدا ٿي ٿئي. رت ۾ روان ٿو اندر اچي، روانگي. اها هڪڙي حرڪت طبعي هن ۾ اچي پيدا ٿي ٿئي، جيڪا دل جي تحرڪ سان جسم ۾ ڊوڙي ٿي. پوء اهو روان ان کي چئبو آهي نسمو. نسيم کان ورتل آهي. نسيم چئبو آهي روح هوائيء کي. اهڙو ان رت جي اندر هڪڙو روح هوائي آهي. اهو پيدا ٿيو رت منجهان ان روح هوائيء تي نفس ناطقو اچي ٿو مرڪب ٿئي نفس ناطقي جي مٿان پوء اچي ٿو روح حيواني روح سلطاني ويهي روح سلطاني جيڪو اسان جي هن زندگيء سان واسطو رکي ٿو ۽ نفس ناطقو ان جي لاء هي بدن ان جي لاء ائين آهي جيئن ڏيئو هجي ۽ ان ۾ جيڪو روان آهي جنهن کي نسمو چئجي اهو بمنزل وٽ جي آهي ۽ نفس ناطقو جيڪو ان ۾ ٿئي ٿو سو اهو بمنزل تيل جي آهي. پوء جڏهن اهو تيل کپي ٿو وڃي وٽ سڪي ٿي وڃي ته هن ڏيئي جي مٿان جيڪا باهه ٻري ٿي اها هن کي ڇڏي ٿي. اهڙي طرح روح سلطاني هاڻي نفس ناطقي کي، نسمي کي ۽ هن بدن ڀانڊي کي ڇڏي پري ٿو بيهي پر ان کان بعد نفس ناطقو به هن ۾ اڃا رهي ٿو. ۽ نسمو به رهي ٿو، ڀانڊت هونئن آهي، معنيٰ هن ۾ جيسيتائين ڪنهن حد تائين تازگي آهي، تيستائين اها نسيم ۽ هن ۾ نسيم موجود آهي. نفس ناطقو به اڃا هن منجهه ڪي اثرات وصول ڪري ٿو، پر اهڙي کي وڃي قبر ۾ وجهجي ٿو. حساب ڪتاب انهيء سان آهي. في الحال سو هتي رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهو نفس هن کي ڪيتريون ڳالهيون وجهي ٿو، جيڪي روحاني تحريڪ جي برخلاف آهن. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد پر اسان هن کي ساهه جي رڳن کان به وڌيڪ ويجها آهيون. جن رڳن ۾ ساهه ويهندو آهي، انهن کان به اسان جو قرب هن کي تمام ويجهڙائي گهڻي آهي. ائين ناهي ته ڪوئي انسان پنهنجي خيال وارو اهو رب تعاليٰ جو جيڪو قرب آهي سو ڇاهي قرب؟ الله تعاليٰ جي جيڪا تجلي اعظم آهي، جيڪا روحن تي پوي ٿي، اها الرحمان علي العرش استويٰ واري جيڪي رحمت جي تجلي آهي، انهي جو واسطو آهي ان سان. شاهه صاحب ولي الله محدث دهلوي جي اصطلاحات ۾ انهي جو تفصيل انهي طرح سان ٿيندو. اذ يتلقي المتلقيان جنهن وقت ۾ ۾ ملن ٿا جڏهن وٺ وٺڻ ايندا هن کي ٻه وٺڻ وارا هڪڙو سڄي کان ۽ ٻيو کٻي کان اچي هن کي وٺندا ٻه فرشتا خدا جي حڪم سان هر وقت انسان جي تڪڙ ۾ آهن پيا ٿا هن کي ڏسن لفظ منهن مان نڪتو ناهي، لکيو ناهي، ڪردار، عمل ۽ بدن سان ڪيو ناهي، انهي کي به لکيو ناهي، جيڪڏهن چڱو پاسو آ ته سڄي تي لکندا، جيڪڏهن خراب اکر آهي يا خراب عمل آهي ته کٻي تي لکندا، اهي ٻه هڪڙا هن سان آهن ئي آهن، ما يلفظ من قول نه ٿو ڳالهه ڪري ڪائي الا لديه رقيب عتيد مگر ان وٽ هڪڙو نگهبان آهي تيار ٿيل، عتيد. تيار ٿيل نگهبان معنيٰ اهو ان سان واسطو رکندڙ آهي جيڪو جو ٿو لکي. هر هر فرشتو پنهنجي جنس جي عمل کي وٺي ٿو لکي. اهو آهي الله تبارڪ و تعاليٰ جو هڪڙو دستور جيڪو پيو هلي. وجاءت سڪرت الموت موت نيٺ سڪرات موت جي بيهوشي سڪرات معنيٰ بيهوشي بيهوشي موت جي اچي وڃي بالحق تحقيق اها به اچي ويندي ذلک، اجهو اهو ما ڪنت منه تحيد، آهي جنهن کان تون گسائيندين هئين. حيدت چئبو آهي گوهيء ڪرڻ کي، جنهن کان تون گوهي ڪندين هئين ڀڄندين هئين، جيسين موت جي اچي پنجوڙ ۾ پوين. حديث شريف ۾ نبي سائين جن هڪڙو هي چئن قسمن جو ليڪو چئن طرفن کان ليڪو ڪڍيو آهي. چئن طرفن جو ليڪو جيئن چورس پنو کڻي بيهارجي ته ان ۾ وري وچ ۾ ڊگهو ليڪو هڪڙو ڪري ڇڏ. فرمايائين ته هي انسان آ، هي چوڌاري هن جي گهيرو ڪيل اهو موت آ، دائرو موت جو اٿس جنهن ۾ اندر انسان بيٺو آ. پوء ان کان ٿورڙو هڪڙو پلئو ٻاهر ڪڍي ڇڏيو انسان جي سر کان مٿي. فرمايو ته هي جيڪو ٻاهر ليڪو آ اها اميد آ انسان جي. اميدن سڀني کي انسان ماڻي نه سگهندو آ. موت اڳ ۾ احاطو ڪري ويندو آ، ماڻهو مري ويندو آ، اميدون رهجي وينديون آهن. انسان موت کان جيڪڏهن ڪيترو به گسائي ته به ان دائري زندگي جي اندر گسائيندو نه. جڏهن اهو هلي ليڪي تي پهچندو ته پوء ته مري پوندو ماڻهو. تنهنڪري موت جي خوف جو ڪو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. مطلب اهو آهي. ونفخ في الصور، صور ۾ ۾ ڦوڪيو ويندو. ذلڪ يوم الوعيد، اهو ڏينهن آهي ڊيڄارڻ جو. اهو خوف جو ڏينهن آهي، جيڪو ڏينهن ماڻهن جي سامهون اچڻ وارو آهي، انهي کان ماڻهو ڊڄي. اها ننڍي قيامت آهي هڪڙي ماڻهوء جي ذاتي حساب آ. ماڻهو مرندو هڪدم حساب ڪتاب ۾ وڃي پوندو. ان کان بعد وڏي قيامت ۾ وري حاضر ٿيندو، پوء ڦوڪ ڦوڪبي، هولناڪ آواز ٿيندو، ماڻهو سڀ اٿي بيهندا، پوء اهو آهي حشر جو ميدان، اها ته پوء ٿي. جاءت ڪل نفس معها سائق و شهيد هر هڪڙو ساهه ايندو ان سان گڏ هوندو هڪڙو هڪليندڙ ٻيو حال ٻڌائيندڙ معنيٰ هڪڙو ان سان هڪليندڙ هوندو ٻيو حال ٻڌائيندڙ هوندو معنيٰ محشر جي ڏينهن اهڙي طرح ماڻهو حاضر ٿيندو جو هڪڙو فرشتو ان کي پويون حاضريء جي لاء وٺي پيو ايندو ۽ ٻيو وري عمل ناما کڻي ايندو جيڪو اچي هن کي ڏيندو اها حالت ٿيندي ممڪن آ ته اذ يتلقي المتلقيان وارا همراهه ٻئي هجن جو موٽي پنهنجي اتي گراهڪ کي پڪڙين ڇو ته قبر ۾ ته ڇڏي ويندا هجن ان کي ان سان اتي ڪونه هوندا. لقد ڪنت في غفلة من هذا پوء اتي هن کي حڪم ٿيندو خطاب ٿيندو تون هئين غفلت ۾ هن اسان جي پروگرام کان ڪشفنا عنڪ غطاءڪ کولي ڇڏياسي توکان پردا انڌيري تنهنجي لهي وئي فبصرڪ اليوم حديد اڳي عقيدي جي نظر سان ڏسين ها تو عقيدو نه رکيو تنهنڪري تنهنجي آڏو انڌيرو هيو فبصرڪ اليوم حديد هاڻي تنهنجي نگاهه تيز آ ڏس ته توکي واقعي سڄو

شيطان جي معنيٰ ته سڌي سئين قرينو ته ائين آهي ته ڄڻ سمجهه ۾ ائين ٿو اچي پر اهو قرينو مٿئون هڪ انڪار جي صورت ۾ جيڪڏهن وٺجي ٿو ته پوء پر جيڪڏهن مطلق موت جي معنيٰ ڪجي ته قرين جي معنيٰ ٻن قسمن جي پوء ممڪن ٿئي ٿي. هڪڙو اهو شيطان جنهن دنيا ۾ هن کي خراب ڪيو هو، شيطان چوندو ته اجهو هي مجرم مجرم توهان جو توهان کي جنهن کي مان گمراهه ڪيو هو دوزخ جي لاء تيار ڪري هاڻي وٺي آيو آهيان وٺي وجهو هڪڙي معنيٰ آهي منهنجي قرين هن جي چوندو جنهن جي لاء چئي ٿو ته يا ليت بيني و بينڪ بينڪ بعد المشرقين بعد ايترو تنهنجي منهنجي وچ تي جيڪر فاصلو هجي ها اهو اهو هتي انهي سان کڻي ملايوس قرين کي اهو تفسير ٿيو چئبو آ ته مطلب مان هن کي ڪيو هو پر زبردستي ڪانه ڪئي هئي. شرارت ته هن جي آڏو وڌي هئي پر راء اختيار هن پاڻ ڪئي هئي ڇو ته عمل ته هن جو هيو. عمل ۾ مان مختار آهي انسان هٿ ٻڌل ته هن جا ڪونه هيا ته اجهو مان توهان کي تيار ڪري جهنم جي لاء آڻي ڏنو وجهوس. اتي چوندو اهو قرين هن جو شيطان هڪڙي معنيٰ اها اٿس. ٻي معنيٰ هيء آهي ته قرين جي معنيٰ اهو انسان آهي، جيڪو دنيا جي زندگيء جي دستور ۾ ٻئي انسان سان گڏجي ڪم ڪري ٿو. پوء جيڪڏهن اهو صالح آهي ته هي صالح ٿي پيو ۽ جيڪڏهن اهو خراب آهي ته هي خراب ٿي پيو. پهريون ٿيندو وڃي ڪفار عنيد، سرڪش شخص، ۽ ٻيو آهي لڪل اواب حفيظ، جيڪو توبهه ڪندڙ شخص هوندو. ماڻهون ٻه، هڪڙو پنهنجي زندگيء جي ڪردار کي مڪمل ٿو ڪري، هو مڪمل ٿو ڪري پيو،